ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ຄົນໃນເຂດ Torres Strait ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃຈຮ້າຍກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຄົນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຊາຍແດນສາກົນທີ່ຕິດກັບປະເທດປາປົວນິວກີນີ ມີ ອາລົມໃຈຮ້າຍ ແລະ ເຫຼືອອົກເຫຼືອໃຈ ຍ້ອນການທີ່ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍໃຫ້ສັນຍາໄປແລ້ວ ກ່ຽວກັບການຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສຳລັບທົ່ວຂົງເຂດ Torres Strait ວ່າເປັນສິ່ງຮີບດ່ວນ ນັ້ນ ແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນເທື່ອ ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 2 ໃຫ້ແກ່ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຊາວເກາະ Torres Strait ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ແຕ່ນັ້ນຍັງບໍ່ຖືກແຜ່ຜາຍອອກໄປເຖິງຊາວບ້ານຊາວເມືອງປ າປົວນິວກີນີ ຕາມການປະກາດອອກມາຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ເທື່ອ ເຮືອໄວຍາມດູແລເບິ່ງຊາຍແດນອົດສະຕຣາເລຍ ນະທີ່ຂົງເຂດ Torres Strait ທີ່ແບ່ງແຍກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປະເ ທດປາປົວນິວກີນີ ອອກຈາກກັນ ແລະ ກຳລັງຍົນເຮລິຄອບເຕີຂອງ Border Force ກໍບິນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າອາກາດ ໂດຍມີກຳລັງພື້ນດິນຢູ່ຕາມຝັ່ງທະເລຍາມເບິ່ງຊາຍແດນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອ ງພວກເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເພື່ອປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຊາຍແດນອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນປິດແຈບ ເພື່ອຢຸດຢັ້ງໂຄວິດ-19 ຈະມາແຜ່ຜາຍ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ ເຮີເບີດ ວາຣາແຊມ ທີ່ເປັນຄົນອົດສະຕຣາລຽນ ແລະ ຍາ ນາງ ຊາເບ ຄົນປາປົວນິວກີນີ ທີ່ເປັນເມຍຂອງທ່ານ ໃຊ້ໂທລະສັບໂດຍມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກຊາບຂ່າວຄາວຂອງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນຟາກປາປົວນິວກີນີ ອາມາ ມິສວຍ ບັນວາຍ ກີນາ ທັງສອງນັ້ນ ຢູ່ກິນຢູ່ເກາະ Torres Strait ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຈາກພະນັກບ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດມອງເຫັນເກາະເຊເບ ໃນປະເທດປາປົວນິວກີນີ ທີ່ນະທີ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໂຄວິດ-19 ສາມາ ດກວມເອົາລະບົບສາທາລະນະສຸກນະທີ່ເກາະນັ້ນໄດ້ແລ້ວ ການຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີຂຶ້ນຂ້າມຊາຍແດນ Torres Strait ນັ້ນແລ້ວ ເຮີເບີດ ວາຣູແຊມ ເປັນຜູ້ນຳຂອງເຜົ່າເຊເບ ດູ ເຢໂບ ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເຫຼືອອົກເຫຼືອໃຈ ຫຼື ໃຈຮ້າຍຕື່ມ ດຽວນີ້ມັນຕ້ອງຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ມັນຕ້ອງຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນທັນທີ ມັນຕ້ອງຖືກສັກຂຶ້ນດຽວນີ້ ເມື່ອທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາ ເລຍອອກມາແລ້ວ ແລະ ເວົ້າວ່າພວກເພິ່ນຈະສັກຢາໃຫ້ ແຕ່ບັດນີ້ ມັນເປັນດັ່ງວ່າ ມັນຈະບໍ່ຖືກສັກໃຫ້ຈັກເທື່ອ ໃນແຖວໜ້າຂອງເກາະຕ່າງໆ ດັ່ງເກາະເຊເບ ບົວກູ ແລະ ດົວອານ ສາທາລະນະສຸກຄວີນສະແລນ ເລີ່ມຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີສອງໃຫ້ຢູ່ໃນໄລຍະນີ້ ທ່ານ ວາຣູຊາມ
ເປັນຄົນແລກໆຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນແລ້ວ ຈາກເກາະເຊເບຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເຮົາສາມາດມອງເຫັນປະເທດປາປົວນິວກີນີ ທີ່ຢູ່ບໍ່ໄກຫ່າງຈາກເຂດອົດສະຕຣາ ເລຍ ຄືພຽງແຕ່ 4 ຫຼັກກິໂລແມັດໂດຍທາງນ້ຳທະເລເທົ່ານັ້ນ ທີ່ ນະທີ່ນັ້ນມີຄົນຢູ່ກິນເຖິງປະມານ 5,000 ຄົນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າແລ້ວວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງຮີບດ່ວນທີ່ຈະຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແ ກ່ພົນລະເມືອງຂອງສົງກາສອງຝ່າຍຂອງ Torres Strait ນັ້ນ Western Province ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນນັ້ນ ເປັນບ່ອນທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຈຳນວນຄົນປາປົວນິວກີນີທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ເວົ້າຢູ່ນະທີ່ ກອງການສື່ຂ່າວອັນໜຶ່ງ

ນະທີ່ເຊເບ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຕັມສ່ວນແລ້ວ ຄືສອງເຂັມແລ້ວ ຄອບຄົວວາຣາຊາມເວົ້າວ່າ People are very worried, they're very worried of the COVID-19, the village people, the traditional owners, they are ຄົນທັງຫຼາຍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຫຼາຍ ພວກເຂົາເຈົ້າຫ່ວງໃຍຫຼາຍກ່ຽວກັ ບໂຄວິດ-19 ຈະເຂົ້າມາຫາຄົນໃນບ້ານນັ້ນ ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຢ້ານກົວການນາບຂູ່ນັ້ນຫຼາຍແທ້ໆ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນຳຫຼາຍ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກຊີ້ແຈງວ່າ ພະນັກ ງານອັນຈຳເປັນ 130 ຄົນຂອງ SBS ທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຕາມຊາຍແດນອົດສະຕຣາເລຍ ປາປົວນິວກີນີ ວ່າການສັກຢານັ້ນໃຊ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈາກ COVAX ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຕັມສ່ວນຈະບໍ່ມີຂຶ້ ນຈົນກວ່າທ້າຍປີ 2021 ນີ້ ໃນຊາຍແດນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ລັດຖະບານ Queensland ບໍ່ຢາກໃຫ້ການຕິຊົມຫຍັງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ SBS ຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ໃນການໂຕ້ຕອບ SBS ໂດຍເວົ້າວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງອົດສະຕຣາເລຍແມ່ນຄ້ຳຈູນການບອກສອນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ການວາງແຜນດ້ານສຸຂະພາບ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ນັ້ນ ທີ່ SBS ສອບຖາ ມ ຊາຍແດນສາກົນອົດສະຕຣາເລຍ ປາປົວນິວກີນີ ຖືກປິດໄວ້ໃນເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍໃຕ້ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Operation Overarch ທີ່ມີທ່ານ ຄໍລິນ Drysdale ທີ່ Australia Border Force ເປັນຜູ້ບັນຊາການວຽກງານ ຄົນຫຼາຍພັນຄົນໃນເຂດຊາຍແດນ Torres Strait ຢູ່ໃນພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ Torres Strait 2019 ລະຫວ່າງອົດສະຕຣາເລຍ ປາປົວນິວກີນີ ສຳລັບດ້ານຄອບຄົວ ການຄ້າ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການແພດ ທ່ານ Drysdale ຜູ້ບັນຊາການວຽກງານນັ້ນຢັ້ງຢືນວ່າ ກິດຈະການ Operation Overarch ບໍ່ສ າມາດຢຸດຢັ້ງເຮືອຈາກປາປົວນິວກີນີໄດ້ ແລະ ທ່ານບໍ່ຄາດຄະເນວ່າຊາຍແດນປາປົວນິວກີນີ ອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ Torres Strait ຈະເປີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນໄວໆນີ້ ຄອບຄົວວາຣາຊູລາມບໍ່ເຫັນຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມ າເປັນເວລາຍາວນານຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປີແລ້ວ ແລະ ຢາກໃຫ້ຊາວບ້ານຕາມຝັ່ງທະເລປາປົວນິວກີນີຖືກສັກຢາໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ເພື່ອວ່າຊາຍແດນ Torres Strait ຈະຖືກເປີດຄືນໃໝ່ ແລະ ຊີວິດກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິ ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່ າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື